شۇ قاتاردا خوشۇت ناھىيەسى ۋە ئۈرۈمچى شەھىرىدە يېڭىدىن بايقالغان ئالامەتسىز بىمارلارنىڭ كۆپىيىشى ھەر ساھەنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئوتتۇزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خوشۇت ناھىيەسىدە بايقالغان ئالامەتسىز يىگىرمە نەپەر بىمار پۈتۈنلەي ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى ئالامەتسىز ۋىرۇس يۇقۇمدارى بىلەن ئۇچراشقان كىشىلەر ئىكەن. بۇلار ھازىر ئايرىم تەكشۈرۈش رايونىدا تەكشۈرۈشنى قوبۇل قىلماقتا ئىكەن. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئۈرۈمچى شەھىرىدە بايقالغان ئىككى نەپەر ۋىرۇس يۇقۇمدارى بىردەك خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن خىتايلار بولۇپ، ئۇلارنىڭ بىرى شاڭخەيدىن ئايروپىلانغا ئولتۇرۇپ ئۈرۈمچىگە كەلگەن، يەنە بىرى بولسا گەنسۇنىڭ تيەنشۇي شەھىرىدە شاڭخەيدىن كەلگەن پويىزغا چىقىپ ئۈرۈمچىگە كەلگەن ئىكەن. نۆۋەتتە تۈرلۈك يوللاردىن مەلۇم بولغان ئۇچۇرلار خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ شەھىرى بولغان شاڭخەيدە تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ يامرىشى يۇقىرى پەللىگە چىقىۋاتقانلىقىنى، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىزچىل تۈردە بۇ ھەقتىكى كى ئۇچۇرلارنى قاتتىق كونترول قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن. گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شاڭخەيدىكى كۆپلىگەن رايونلارنى قامالغا ئېلىشى باشلىنىپ بولغان بولسىمۇ، نۆۋەتتە ۋىرۇس يۇقۇمدارلىرىنىڭ باشقا رايونلارغا كېتىۋاتقانلىقى بۇ جەھەتتە يەنىلا كۆپلىگەن يوچۇقلارنىڭ بارلىقىنى نامايان قىلماقتا ئىكەن. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋىرۇس ھەققىدىكى ساختىپەزلىكى ۋە ئەھۋالنى يوشۇرۇشى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋىرۇسنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالى ئىزچىل نامەلۇم ھالدا تۇرماقتا ئىكەن.
تالىبان ھاكىمىيىتىنىڭ ئەڭ چوڭ ئارقا تىرىكى دەپ قارىلىۋاتقان پاكىستاننىڭ باش مىنىستىرى ئىمران خان يېقىندا ئىسلامئاباد شەھىرىدە چاقىرىلغان ئىسلام ھەمكارلىقى تەشكىلاتىنىڭ قىرىق سەككىزىنچى نۆۋەتلىك تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى مەجلىسىدىن كېيىن ئالاھىدە سۆز قىلغان ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئاجايىپ زوق بىلەن مەدھىيىلىگەن ھىندىستاندا چىقىدىغان جۇمھۇرىيەت گېزىتىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىمران خان يىغىن ئەھلىگە زىياپەت بېرىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى مۇھەممەد پەيغەمبەرنىڭ تەشەببۇسلىرىغا ئەمەل قىلىپ، ئۆتكەن ئوتتۇز يىل مابەينىدە يەتتە يۈز مىليون كىشىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇردى، دېگەن. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش نامىدا قانداق دەپسەندە قىلىۋاتقانلىقى، ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئۇلارنى رامىزاندا چوشقا گۆشى يېيىشكە مەجبۇرلاۋاتقانلىقى ھەققىدە بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلمىغان. مەلۇم بولۇشىچە، خەلقئارا ئاخبارات ۋاسىتىلىرى پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە قانداق قارايدىغانلىقى ھەققىدە ئىمران خاننى بىر نەچچە قېتىم زىيارەت قىلغان. ئىمران خان دەسلەپ ئۆزىنىڭ بۇ ئىشلاردىن خەۋەرسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن بولسا، كېيىنچە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ ئەسلا مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى تىلغا ئالغان. ئەمدىلىكتە بولسا ئۇيغۇرلاردىكى بارلىق ئىسلامىي ئۆرپ-ئادەتلەرنىڭ ھەممىسىنى تېررورلۇققا باغلاپ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇۋاتقان ھەمدە ئىسلام دىنىغا ئاشكارا جەڭ ئېلان قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتىنى مۇھەممەد پەيغەمبەرنىڭ يولىغا ئەگەشتى دەپ ئاشكارا ماختىغان. ھالبۇكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاز دېگەندىمۇ بىر مىليوندىن ئۈچ مىليونغىچە ئۇيغۇرنى لاگېرغا قاماپ بولغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتكەن جۇمھۇرىيەت گېزىتى بۇ ھادىسىنى تەنقىدلەپ ئۇيغۇرلارنى مىليونلاپ لاگېرغا قامىغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىمۇ بۇ قېتىملىق يىغىنغا ئىشتىراك قىلدى ئەمما ئىسلام ئەللىرى ھازىرغىچە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى لاگېرغا قامىشى توغرىسىدا سۆز قىپ باقمىدى دېگەن ئىمران خاننىڭ بۇ سۆزلىرى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن ھەر ساھەنىڭ كەسكىن تەنقىدىگە دۇچ كەلگەن. بولۇپمۇ ئىمران خاننىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىسلام دىنىغا باغلانغان قىرغىنچىلىققا سۈكۈت قىلىشتىن ھالقىپ، ھېلىھەم قىرغىنچىلىقنى داۋام قىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنى يۈز تۇرانا ماختىشىنى بەزىلەر بۇ ئاشكارا مۇناپىقلىق دېدى. سابىق ئافغانىستان پىرېزىدېنتى خەمىد كارزايېفنىڭ پىرېزىدېنتلىق ئىشخانا مۇدىرى، نېبراسكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئافغانىستان تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى شېرجان ئەخمەتزايى بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا ئىمرانخاننىڭ مۇسۇلمانلارنى قىرغىن قىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنى مۇھەممەد پەيغەمبەرگە تەڭلەشتۈرگەنلىكى سېپى ئۆزىدىن مۇناپىقلىق بۇ خىل تەڭلەشتۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويغان ھەرقانداق كىشى شۇنداق لەنەتلىنىدۇ دېدى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئىجرا بولۇشىدا بىر مۇھىم ھالقا دەپ قارىلىۋاتقان قانۇن سىستېمىسى خىتاي ھۆكۈمىتى ئەڭ قاتتىق كونترول قىلىۋاتقان ساھەلەرنىڭ بىرى بولۇپ يىگىرمە توققۇزىنچى مارت كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى سوت مەھكىمىسىنىڭ يېڭىدىن ۋەزىپىگە قويۇلغان سودىيەلىرى خىتاي قانۇنىغا مۇتلەق سادىق بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قەسەم بەرگەن خىتاي باشقۇرۇشىدىكى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى سوت مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى باھارگۈل سەمەتنىڭ باشلامچىلىقىدا شۇ كۈنى يېڭىدىن ئىشقا چۈشكەن سودىيەلەر خىتاينىڭ قىزىل بايرىقى ئالدىدا سەپ بولۇپ قەسەم بەرگەن. بولۇپمۇ سوت مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى باھارگۈل باشلامچىلىق بىلەن سودىيەلەرنىڭ ھەر ۋاقىت سىياسىنى ئۇنتۇماسلىقى، كومپارتىيەنىڭ سوت مەھكىمىسىدىكى خىزمەتلەرگە بولغان مۇتلەق رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش لازىملىقىنى بىلدۈرگەن ئۇلارنىڭ قەسەمىيەت سۆزلىرىدىكى كومپارتىيەگە بولغان مۇتلەق ساداقىتىمىزنى دېلولارنى كونكرېت بىر ياقلىق قىلىشتا ھەقىقىي يوسۇندا نامايىش قىلىش لازىم مەھكىمىدىكى ھەر بىر دېلونى تۆمۈر دېلوغا ئايلاندۇرۇش ھەمدە ھەر بىر دېلونى بىر مەيدان سىياسىي دەرسكە ئايلاندۇرۇش لازىم دېگەندەك جۈملىلەر ئۇيغۇر دىيارىدىكى قانۇن سىستېمىسىنىڭ خىتاي تۈزگەن قانۇن ماددىلىرى بويىچە ئەمەس ئەكسىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خاھىشى بويىچە ئىش كۆرۈشتەك ئومۇمىي يۈزلىنىشنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بەرگەن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل ئۆزلىرىنىڭ قانۇن دۆلىتى ئىكەنلىكىنى داۋراڭ قىلىۋاتقان بولۇپ خىتاي ئۆكتىچى زىيالىيلىرىدىن ۋېكى شۈ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھەرقاچان ھەرقانداق قانۇننىڭ ئۈستىدە ئىكەنلىكىنى بۇنداق ئەھۋالدا خىتاينىڭ ھېچقاچان قانۇن دۆلىتى بولۇپ باقمىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئىدى ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ۋەزىيىتى بارغانسېرى ئېغىرلىشىۋاتقان بولۇپ بۇنىڭ بىر مۇھىم مەزمۇنى تىنچلىق سۆھبىتىدە ئوتتۇزىنچى مارت كۈنىمۇ ھېچقانداق ئىلگىرلەشنىڭ بولمىغانلىقى ھەمدە رۇسىيەنىڭ ئۇرۇشقا قاتناشقان ھەربىي قىسىملىرىنىڭ ئېغىر تالاپەت يېگەنلىكى شۇ سەۋەبتىن رۇسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇرۇشقا ئەۋەتكەن قىسىملارنى رۇسىيە ۋە بېلارۇسىيەگە چېكىندۈرۈپ تەرتىپكە سېلىش ھەققىدە قارار ئېلىشى بولماقتا ئېن بىي سىي ئاگېنتلىقىنىڭ ئوتتۇزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە روسىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى سېرگېي شويگۇ ھەربىي جەھەتتىكى تالاپەتنى زەمبىرەك ۋە راكېتا ھۇجۇملىرى تولدۇرۇشى مۇمكىن دەپ ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەن بۇ ئاگاھلاندۇرۇش ئامېرىكا ۋە ئۇكرائىنىيە ھۆكۈمەتلىرى روسىيەنىڭ كىيېۋ ئەتراپىدىكى ھەربىي ھۇجۇمنى ئازايتىش ھەققىدىكى باياناتلىرىدىن گۇمان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەندىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان بۇنىڭ بىلەن روسىيەنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە ھۇجۇمنى توختىتىش ئېھتىمالىنىڭ يوق ئىكەنلىكى تېخىمۇ ئېنىق بولغان ئەنگلىيە باش ۋەزىرى بورىس جونسون بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ روسىيە ئارمىيىسى ئۇكرائىنىيەدىن تولۇق چېكىنىپ چىقمىغىچە غەرب دۇنياسى روسىيەگە قاراتقان جازانى بىكار قىلماسلىغى لازىم دېگەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئۇكرائىنىيە پىرېزىدېنتى زېلېنسكىي بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەن ھەمدە بىز روسىيەگە قارىتىلغان جازانى ۋە ئۇكرائىناغا ياردەم بېرىشنى ئىزچىل داۋام قىلىمىز دېگەن ئامېرىكا يەنە ئۇكرائىناغا يېڭىدىن بەش يۈز مىليون ئامېرىكا دوللارلىق ياردەم بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. ھالبۇكى، ئۇكرائىنىيە ئۇرۇشى ھەققىدىكى خەۋەرلەردە ئېنىق قىلىپ، ئۇرۇش تۈپەيلىدىن ئۇكرائىنىيە ئۇچرىغان بىۋاسىتە ئىقتىسادىي زىيان ئاللىقاچان بىر تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ كەتتى، دېيىلگەن. نۆۋەتتە ئۇرۇش ۋەيرانچىلىقىدىن قېچىپ، باشقا دۆلەتلەردە پاناھلىنىۋاتقان ئۇكرائىنىيە پۇقرالىرىنىڭ سانى تۆت مىليونغا يەتكەن. ئەلجەزىرەنىڭ ئوتتۇزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە رۇسىيەنىڭ يۈرىكىنى توم قىلىۋاتقان بىر مۇھىم ئامىل ياۋروپانىڭ نېفىت ۋە تەبىئىي گازدا رۇسىيەگە قاراشلىق بولۇپ قېلىۋاتقانلىقى ئىكەن. نۆۋەتتە رۇسىيەدىن تەبىئىي گاز ئىمپورت قىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولغان گېرمانىيە رۇسىيەدىن تەبىئىي گاز سېتىۋېلىشنى توختىتىش ۋە بۇ مەسىلىنى ئوتتۇرا شەرق ئارقىلىق ھەل قىلىشنى جىددىي ئويلاشماقتا ئىكەن. ئۇكرائىنىيە مۇساپىرلىرىنى ئەڭ كۆپ قوبۇل قىلغان قوشنا دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولغان پولشا بولسا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يېڭى يىل كۈنىدىن باشلاپ روسىيەنىڭ گاز ۋە نېفىتىغا قاراشلىق بولۇش دەۋرىگە خاتىمە بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان نۆۋەتتە بەزى ئانالىزچىلار روسىيە ئۇكرائىنىيەنى پارچىلاشقا ئۇرۇنۇشى مۇمكىن دېيىشمەكتە ئىكەن گەرچە روسىيە پرېزىدېنتى پۇتىن مارىئۇپول شەھىرىنىڭ تېزدىن تەسلىم بولۇشىنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇكرائىنىيەنىڭ قارشىلىقى تېخىمۇ كۈچەيگەن، جۈملىدىن كىيېۋ شەھىرىنىڭ باشلىقى بولغان سابىق بوكس شاھى ۋىتالىي كىلىچكونىڭ ئىنىسى بىلەن بىرلىكتە ھەربىي فورما كىيىپ ئۇكرائىنىيە ئارمىيىسى بىلەن بىر سەپكە تىزىلغانلىقى ئۇكرائىنىيە خەلقىنىڭ

خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىكى چوڭ تۇتقۇندىن كېيىن كېسىلگەنلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ جازا مۇددىتىنى جەمئىيەت ۋە مەھكۇم ئائىلىسىدىن سىر تۇتۇپ كەلمەكتە ئاتاقلىق ژورنالىست قۇربان مامۇتمۇ ئۇچۇرى ئىنتايىن ئاز ۋە قىيىندا ئېلىنىۋاتقان مەھكۇملاردىن بىرى قۇربان مامۇتنىڭ ئامېرىكىدىكى ئوغلى بەھرام سىنتاشنىڭ يېقىندا خەۋەر تېپىشىچە ۋە مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرىدە دەلىللىشىچە ئۇ ئون بەش يىللىق كېسىۋېتىلگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئۇيغۇر رايونىدىكى نوپۇزلۇق ژۇرنال شىنجاڭ مەدەنىيىتىنىڭ باش مۇھەررىرى قۇربان مامۇتنىڭ ئامېرىكىدىكى ئوغلى بەھرام سىنتاش يېقىندا دادىسىنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغان بۇ ئۇچۇرنى ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ھەدىسى ئالاھىدە يەتكۈزگەن. ئىككى مىڭ بۇ يىل ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئىككىنچى ئايدا مېنىڭكى بىۋاسىتە تۇغقىنىم ماڭا بىر ئۇچۇر يەتكۈزدى دېيىشىچە مېنىڭ مېنىڭ بىر بىر ھەدەم بار ۋەتەندە بىر قورساق ھەدەم شۇ ماڭا ئۇكامغا مۇشۇ ئۇچۇرنى يەتكۈزۈپ قويساڭلار بۇ دادامنى ھازىر ئون بەش يىللىق كەستى جازا مۇددىتىنى دوختۇرخانا تۈرمىدە ئۆتەۋاتىدۇ دېگەن مۇشۇ ئۇچۇركەن بۇنىڭدىن باشقا ئۇچۇر يوق مۇشۇنىلام يەتكۈزۈپ قويۇشنى سوراپتۇ ئۇچۇر مەھكۇمنىڭ ئائىلە ئەزالىرىدىن كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئىشەنچلىك سانالسىمۇ ئەمما بىۋاسىتە ئەمەس ۋاسىتىلىك كەلگەنلىكى ئۈچۈن مەزكۇر ئۇچۇرنىڭ توغرىلىقى ھەققىدە ئېنىقلاش ئېلىپ باردۇق
qurban mamud qurban 你打错了吧？ 你找找找的这个人我不认识啊。 就是是不是文化厅？ 我们现在这叫文化和旅游厅。 你要找的那位那位我不太清楚， 他在哪个处室？ 他是新疆文化。 杂志编辑部总编辑。 如果有什么事， 你打到我们办公室去问， 因为你说的那个人我不认识。 如果有什么事， 你 ئۇيغۇر رايونىدىكى مەشھۇر شەخسلەر ئىچىدە ئۇچۇر ئېلىنىشى قىيىن ۋە ئىنتايىن چەكلىك بولغان مەھكۇملاردىن بىرى ئۇنىڭ ئوغلى بەھرام سىنتاش ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان دادىسى ھەققىدە گۇۋاھلىق باياناتى بېرىش ئاخبارات زىيارىتىنى قوبۇل قىلىش ئەھۋالنى ئالاقىدار ئورگانلارغا مەلۇم قىلىش قاتارلىق شەكىللەردە ئۇنىڭ ئىز-دېرىكىنى قىلىپ باققان بولسىمۇ بۇ ئۇرۇنۇشلارنىڭ ئاساسەن دېگۈدەك نەتىجىسى بولماي كەلگەن. ئانىڭدىكى ما ھېلىقى جېنى بۇنىن دېگەن بىلەن ئالاقىلىشىپ پۈتۈن ماتېرىيالنى يوللاپ بەردىم ئەگەر مۇمكىن بولسا سەن بۇرۇن ئېنىقلىغان بويىچە دادامنىڭ تۇتۇلغانلىقى نېمىسىنى توردىن سوت خاتىرىسى توردىن چىقىپ قالسا شۇنى تېپىپ بېرەلەمسەن دېسەم ماقۇل دېگەن شۇنىڭ لېكىن ئۇنىڭدىن جاۋاب كەلمىدى.
ئۆتكەن يىل رادىيومىز تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا قۇربان مامۇتنىڭ بىر خىزمەتدىشى ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلغان. 对对对， 自治区文化馆。 我们想了解一下这库尔班马木提的情况。 这新疆文化杂志呃总编辑。 他现在情况， 他他现在不在待， 他已经退休了。 然后后面的情况， 可能你们知道了， 他现在已经不是， 他现在是属于是在收收押人员嘛。 啊， 他们什么时候被收押的？ 两年了吗？ 还是三年了？ 你这样子吧， 你在电话里面， 人家也不可能给你

بەھرام سىنتاش پەقەت ھەدىسىنىڭ ئۈندىدارىنى ۋاسىتىلىك كۆزىتىش، تونۇش بىلىشلىرى ئارقىلىق، ئائىلە ئەھۋالىنى يىراقتىن سۈرۈشتە قىلىش يولى بىلەن ھەدىسى ۋە ئاپىسىنىڭ سىرتتا ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقان بولسىمۇ، لېكىن دادىسى ھەققىدە يەنىلا ھېچقانداق ئۇچۇرغا ئېرىشەلمىگەن. بۇلار ئىككىسى بار، بۇلارنىڭكى بارلىقى ئۇلارنىڭ ئۈندىدارىنى كۆرۈپ تۇرالايدىغان چەت ئەلدىكى بىزنىڭ تونۇشلار ئۇلارنىڭ ئۈندىدارىدىكى سۈرەتنى ماڭا رەسىم تارتىپ ئەۋەتىپ بېرىپ تۇرىدۇ، ئەنسىرىمىسۇن دەپ. مەن كۆرۈپ تۇرىمەن ھەپتىدە بىرنى ياكى نەچچە ھەپتىدە بىر تال سۈرەت كېلىدۇ. دېمەك، شۇ ئارقىلىق مەن ئۆيدىكىلەرنىڭكى ئۈندىدارىنى ئىشلىتىپ. تۇرغان ھالىتىگە قاراپ ئۇلارنىڭ ئاپام بىلەن ھەدەمنىڭكى تېشىدا تۇرمۇشىنى جان جان ئېتىپ پاتا ئۆتۈۋاتقىنىنى ئۇقتۇم لېكىن دادام ھەققىدە ھېچنېمە چىقارمايدىكەن ئۇلار ئەمەلىيەتتە شۇ ئېكران تارتىلغان سۈرەتكە قاراپلا ئۇلارنى بار دەپ ئويلاپ ئولتۇرىمەن.
ئۇ يېقىندا ئېرىشكەن دادىسىنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىك ئۇچۇرى دادىسى تۇتۇلغاندىن كېيىنكى بەش يىللىق ئۇرۇنۇشلىرى نەتىجىسىدە ئائىلىسىدىن ئالالىغان بىردىنبىر ئۇچۇر ھېسابلىنىدۇ. ئۆيدىكىلەرنىڭكى دادامنىڭ تۇتۇلغىنىنى ئەلۋەتتە ئېنىق بىلىدۇ، چۈنكى ئۇلار ئاپام بىلەن ھەدەم ئىككىسى بىر ئۆيدە تۇرىدۇ، ھەدەم ئاپامغا قاراپ ئاپامنىڭ ئۆيىدە تۇرىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى بىر دۆلەت ئامانلىق ئەترىتى خادىمى قۇربان مامۇتنىڭ كېسىم مۇددىتى ھەققىدە خەۋىرى بارلىقى ئەمما رەھبەرلىرىدىن رۇخسەت ئالماي تۇرۇپ بۇ ھەقتە ئۇچۇر بېرەلمەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى. سىلەر بۇ شىنجاڭ خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭكى ئەتراپىغا شۇ تەۋەلىككە مەسئۇل شۇنداقمۇ؟ قۇربان مامىت دېگەن ئادەم قانچىلىك كېسىلگەن بولدى شۇنداق قىلىپ؟ شىنجاڭ مەدەنىيىتى ژۇرنىلىنىڭكى باش مۇھەررىرى. بۇ مەسىلىنى ئىدارە بار جۈيجاڭ بار ئاشۇلاردىن سوراپ رۇخسەت ئەپ بولغاندىكىن ئاندىنكىن دېيىشسەك دېگەن گەپ بىزنىڭ مەخسۇس ئاشۇ سوجاڭلار بار مۇشۇ دېلولارنى ئىشلەۋاتقان.
ئايالى شۇ رادىو ستانسىسىدا ئىشلەپتىكەن ئوشۇ يەردە ئولتۇرىدىكەن ئوشۇ ئائىلىلىكلەر قورۇسىدا شۇ سىلنىڭ تەۋەلىككە مەسئۇل ئىكەنغۇ. شۇ ئىدارىنىڭ باشلىقلىرى مۇناسىۋەتلىك بۆلۈملەردىن بۇ سوئال توغرۇلۇق سوئال سورايمەن دېسىڭىز بولىدۇ ئاشۇلارنىڭ رۇخسىتىنى ئەپ بولغاندىكىن ئاشۇلار ئادەم ئورۇنلاشتۇرغاندىكىن ئاندىنكىن سىزنىڭ سورىغان سوئالىڭىزغا جاۋاب بەرسەك بولىدۇ. بۇ سىلنىڭ مۇشۇ ئەترەت سىلنىڭ ئەترەت تۇتۇپتىكەنغۇ مۇشۇ بۇ قۇربان مامۇتنى دېلوسىنى سىل ئىشلەپسىلەرغۇ.
بۇ سوئالنى سىز يەنە گوباۋ دادۈينىڭ بىزنىڭ ئاشۇ يەنە بىر ئۈستى گوباۋ دادۈينىڭ مەسئۇل نېمىسى بار جۈيجاڭ بار شۇ جۈيجاڭدىن سورىسىڭىز بولىدۇ ئاشۇ جۈيجاڭ قوپۇپ مۇنداق سوئالغا جاۋاب بېرىش ھوقۇقىنى ئاشۇ جۈيجاڭنىڭ ئۆزى بېكىتىدۇ. ئۇ كېسىپ كەتكەنلىكىنى بىلەمسىز بىلمەمسىز ئەمدى شۇنى دەپ بېرىڭ. خەۋىرىم بار، لېكىن ئەمدى خەۋىرىم يوق دېسەم بولمايدۇ، سىزگە مەن ئۈستىنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىپ تۇرۇپ ھەر قانداق سوئالىڭىزغا كېيىن جاۋاب بەرسەم بولىدۇ. سىز ھەر قانداق سەيفاڭ، ھەر قانداق نېمىنى ئاشۇلار ئورۇنلاشتۇرغاندىكىن ئاندىنكىن بىز سەيفاڭ پولىسىنى قوبۇل قىلساق بولىدۇ دېگەن گەپ. ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا قۇربان مامۇتنىڭ ئۆزىنىڭ جازا ھۆكۈمى ھەققىدە ئۇچۇر ئېلىنمىغان، مەلۇم بولۇشىچە، دائىرىلەر ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىنكى چوڭ تۇتقۇندا تۇتقۇنلارنىڭ كۆپىنچىسىنى نوپۇس قەيەردىن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئۆزى تۇغۇلۇپ ئۆسكەن يۇرتىدىكى لاگېرلارغا يوللىغان بولسا، يەنە بىر قىسمىنىڭ سوت ئۇچۇرلىرىنى ئەسلى يۇرتىدىكى ساقچىخانىلارغا مەلۇم قىلغان. شۇڭا بىز قۇربان مامۇتنىڭ كېسىم مۇددىتىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن ئۇنىڭ يۇرتى بولغان كۇچاردىكى بىر ساقچىخانىغا تېلېفون قىلدۇق. مەرجان ئەخمەت، ئابدۇرېھىم ئەخمەت دېگەن بالىنىڭكى كىچىك ئاپىسىنىڭ ئەھۋالىنى سىلىدىن ئۇقالامدۇق. ئىسمى نۇرنىسا مامۇت.
ئاپىسى شۇ مېنىڭكى سەنجايى خادىمەمچۇ ئۇرۇقتىن. ياكى ئۈرۈمچىدىكى مەشھۇر ژورنالىست قۇربان مامۇت دېگەن ئادەمنىڭكى بۇ ئۇرۇق تۇغقانلىرى بولىدۇ بۇلار. شۇنىڭ ماتېرىيالىنى ئاشۇنداق ئادەمنىڭ ماتېرىيالىنى مەن كومپيۇتېردا ئىشلەپ ئېنىق يېزىپ ماتېرىيالنى كومپيۇتېردا. ئارخىپتا ساقلاۋاتىمەن. چۈنكى شۇ چوڭ دادىسى قۇربان مامۇتنىڭكى بۇ سوت ھۆكۈمىنى مۇشۇ تۆۋەنگە سىلىگە چۈشىدۇ دەيدىغۇ شۇ ئائىلىسىگە ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن. قولۇمدىكى ماتېرىيالدا ھازىر مەن ئىشخانا بېرىپ ئىككى سائەت ئالدىدا زايە چىقىپ ئەكەلگەن ماتېرىيالىمدا ئادەممۇ يوق.
ھەم مۇشۇ ماتېرىيالنى سىزگە ئەكەپ بەرگەن شۇ مەسئۇل ساقچىنى چاقىرىڭ تېلېفونغا شۇ ياقتىن سوراپ باقايلى. قۇربان مامۇتنىڭ قېرىنداشلىرىدىن ئەخمەت مامۇت بىلەن نۇرنىسا مامۇتنىڭ پەرزەنتلىرى ئولتۇرۇشلۇق يەتتىنچى رايون تەۋەلىكىدىكى ساقچى خادىملىرىدىن بىرى قۇربان مامۇتنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكىدىن خەۋىرى بارلىقىنى ئاشكارىلىدى.
سىزمۇ يەتتىنچى رايوندىكى ساقچى شۇنداقمۇ؟ كۇچار بازار ئىچىدىكى. ھە ھە ھە. ئابدۇرېھىم ئەخمەت، ئۆمەرجان ئەخمەت دېگەن بالىلىرىنىڭكى ئائىلىسىدىن جەمئىي قانچە كىشى كېسىپ كېتىگىلىك ھازىر؟ قانچە كىشى تەربىيەلەشتە شۇنى بىلگىنى بولامدۇ؟ شۇنى دەپ بېرەلەمسىز؟
ئۇلارنىڭكى

ئىنتىزار ئىلھام ئەركىن دېموكراتىيە پارتىيىسىگە ۋاكالىتەن ئاۋسترالىيە لىبېرال ھۆكۈمەتنىڭ پارلامېنت ئەزالىقىغا ئۆزىنى نامزات كۆرسەتكەن. ئادېلەيدتىكى ئۇيغۇر جامائىتى ھاياجان ئىچىدە ئىنتىزارنىڭ پارلامېنت سايلىمىغا نامزات بولغانلىقىنىڭ يوپۇقىنى ئېچىش مۇراسىمى ئۆتكۈزگەن. ئۇلار ئۆز جامائىتى ئىچىدىن بۇ دۆلەتنىڭ سىياسەت ساھەسىدە رولىنى جارى قىلدۇرۇشقا تەييار بۇ ياش نامزاتنىڭ ئىستىقبالى ۋە سايلامدا زەپەر قۇچىشىغا زور ئۈمىد باغلىماقتا ئىكەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. خىتاينىڭ ئاۋسترالىيەگە سىڭىپ كىرىشىنىڭ چوڭقۇرلاۋاتقانلىقى ۋە ھەر ساھەدە، ھەتتا سىياسەتكىمۇ تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقى بىر ئەمەلىيەت. بۇلتۇر، مارتتا، ئۇيغۇرلار بىر قەدەر توپلىشىپ پائالىيەت قىلىدىغان ئادېلەيدتىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىگە يېقىن جايدا خىتاينىڭ يېڭىدىن كونسۇلخانا ئېچىشى بولسا، ئۇرۇق-تۇغقانلىرى لاگېرلارغا قامالغان ۋەتىنىگە قايتالمايۋاتقان، ۋەتىنىدە خىتاي تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى ئاۋسترالىيەدە ئادالەت تەلەپ قىلىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىغان ئىدى. يىگىرمىنچى مارت كۈنى جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئادېلېيد شەھىرىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ شەھەرگە بۇلتۇر بىر خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ ئېچىلغانلىقىغا قارشى ئېلىپ بارغان نامايىش پائالىيىتىدە يىگىرمە سەككىز ياشلىق

شۇ كۈنى بۇ خەۋەر ئاۋسترالىيە ئەي-بىي-سىي خەۋەرلىرى يەتتىنچى قانىلىدىمۇ خەۋەر قىلىنغان. نامايىشتىن كېيىن ئۇيغۇر جامائىتى ئىنتىزار ئىلھامنىڭ ئەركىن دېموكراتىيە پارتىيىسىگە ۋاكالىتەن لىبېرال ھۆكۈمەتنىڭ پارلامېنت ئەزالىقىغا ئۆزىنى نامزات كۆرسەتكەنلىكىنى قوللاش يۈزىسىدىن مەخسۇس پائالىيەت ئۆتكۈزگەن جەنۇبىي ئاۋسترالىيەدىكى ئۆزىنى قوللاش ئۈچۈن يىغىلغان ئۇيغۇر جامائىتىگە ئىنتىزار ئىلھام ئۆزىنىڭ تەشەككۈرىنى بىلدۈرۈش بىلەن تەڭ بەزىلىرىڭىز بىلگەندەك مەن ئىزچىل ناخشا ئېيتىشقا قىزىقىمەن بۇندىن كېيىنمۇ ھەم بۇ قىزىقىشىمنى داۋاملاشتۇرىمەن ئۆزۈمنىڭ ئامراق كەسپىنىمۇ داۋاملاشتۇرىمەن دېگەن سەمىمىي سۆزلەردىن كېيىن مۇبادا سايلامدا غەلىبە قىلالىسا، ئاۋسترالىيە پارلامېنتىدىكى خىتاينىڭ پۇلىغا سېتىلىدىغان چىرىكلىككە خاتىمە بېرىدىغانلىقىدەك ياش سىياسىيونلارغا خاس ئىرادىسىنى بىلدۈرگەن ۋە پارلامېنت نامزاتلىقى ئۈچۈن تەييارلىغان باياناتىنى كۆپچىلىككە سۇنغان. ئۇ تەمكىنلىك بىلەن سۆزىنى مۇنداق باشلىغان. ئاۋسترالىيىلىكلەر ئۇيغۇرلارنىڭ نەچچە ئون يىلدىن بۇيان ئېيتقانلىرىدىن ئەمدى ئويغىنىۋاتىدۇ خىتاي كومپارتىيىسى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارغىلا ئەمەس پۈتكۈل دۇنياغا تەھدىت بىز بۇنى ئۇلارنىڭ بوزەك قىلىشلىرىدىن ئاۋسترالىيە دېموكراتىيىسى ۋە جەمئىيىتىگە بولغان تەھدىتلىرىدىن كۆرۈۋاتىمىز خىتاي ھۆكۈمىتى سىياسىي يوللىرىمىزنى سېتىۋېلىپ كارخانىلىرىمىز ۋە ئۇنىۋېرسىتېتلىرىمىزغا سىڭىپ كىرىپ ئاۋسترالىيە سىياسىتىمىزنى بۇلغاپ بۇزۇپ كەلدى ۋە بۇ قىلمىشلىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ شۇنىسى ئېنىقكى، پارلامېنتىمىزدا بۇ ھەقتە چىقىرىلغان قارارلار ھەر بىرىمىزنىڭ ھاياتىمىزغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. بىزنىڭ ئۇيغۇر جامائىتىمىزدە ھەر بىرىمىز يىللاردىن بېرى ئەركىنلىك ۋە ئادالەت ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ كەلدۇق. بىز خىتاينىڭ مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنىڭ قانچىلىك رەھىمسىزلىكى ۋە نېمىگە قادىر ئىكەنلىكىنى ھەممە ئادەمدىن ياخشى بىلىمىز. خۇداغا شۈكرى، خىتاينىڭ قىلمىشلىرىغا قارشى جىم ئولتۇرمايدىغان، ئۇيغۇرلار ئۈچۈن جاپالىق ئىشلەيدىغانلار بار ئاۋازىمىزنى تېخىمۇ يۇقىرى ئاڭلىتىش ئۈچۈن بىز ئۆزىمىزنىڭ سىياسەتچىلىرىگە موھتاج ئۇ ئۆزىنىڭ ئاۋسترالىيە پارلامېنتى سايلىمىدەك بۇ بۈيۈك بىر سىياسىي رىقابەتكە قاتنىشىش ئىرادىسىنى ۋە يەتمەكچى بولغان نىشانىنى مۇنۇ سۆزلەر بىلەن بايان قىلغان لىبېراللار پارتىيىسى گەرچە خىتايغا نىسبەتەن قاتتىق بولسىمۇ ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى ئىنتايىن ئاستا ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ سەمىمىي ئاۋازغا كىشىلەرنىڭ قانچىلىك ئىنتىزارلىقىنى بىلىمەن پارلامېنتتا بىزگە ئوخشاش كىشىلەر بولغاندىلا ئاندىن ھەممە ئادەمگە نەپ يەتكۈزىدىغان ھەقىقىي ئۆزگىرىش بولىدۇ بىز شۇنىڭغا لايىق ۋاقتى كەلدى ھەر بىر ئاۋسترالىيىلىك خىتاي بىلەن بولغان ئالاقىدە ۋە چىرىكلىكنى تۈگىتىشتە ھۆكۈمەتنى جاۋابكارلىققا تارتالايدىغان رەھبەرگە لايىق خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئۆزىنى ياكى ئاۋسترالىيە قىممەت قارىشىمىزنى قىسقا مۇددەتلىك پۇلغا ساتمايدىغان رەھبەرگە لايىق ئەگەر مەن سايلانسام بۇلارنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن ھەممىمىز ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن مەن تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزىمىز ۋە بالىلىرىمىز ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى ئاۋسترالىيە قۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن مەن جەمئىيىتىمىزگە كۆڭۈل بۆلىمەن كۆيۈنىمەن بوزەك قىلىشقا قارشى تۇرۇشنى بۇرچۇم دەپ بىلىمەن ۋە بىر ئىش قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى ھېس قىلىمەن ئەمدى ھەرىكەتكە ئۆتمىسەك كېچىكىمىز ئىنتىزار ئىلھامنىڭ سايلامدىكى تەشۋىقات ئىشلىرىغا يېقىندىن مەسلىھەت بېرىپ ئۇنىڭغا ياردەملىشىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن ئادېلايدتىكى دىلزات ئەپەندى ئىنتىزاردەك ئۆزى ئاۋسترالىيەدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بولسىمۇ ئۆزىنىڭ غايىسىنى ئۇيغۇرلارنىڭ مەنپەئەتى ۋە سىياسىي ئىستىقبالىغا باغلىيالىغان ئۇيغۇرلۇقنى ئۇنتۇمىغان غايىلىك ۋە ئىختىساسلىقلارنىڭ يېتىلىشىنىڭ پۈتۈن ئۇيغۇرلار ئۈچۈن خۇشاللىنارلىق ئىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئاۋۇ خىتاي كونسۇلخانىنىڭ ئالدىدىكىسى بىر جاكارلىغىنى مېدىيالارغا، ئۆزىنىڭ مەيدانىنى، ئۆزىنىڭ كىمگە قارشى تۇرىدىغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ ئارقىدا كىملەرنىڭ بارلىقىنى دۇنياغا بىر جاكارلىغان بولدى. مېدىيالارغا Channel Seven، ABC ۋە باشقا يازمىچە نۇرغۇن مېدىيالارغا چىقتى. بۇ بىر غەلىبە، مۇنداق ئېيتقاندا ئىنتىزارنىڭلا ئەمەس، بۇ بىزنىڭ مىللەتنىڭ بىر غەلىبىسى، بىزنىڭ مىللەتنىڭ ئەھۋالى بىر تونۇشتۇرۇلدى يەنە. بۇ ئىككىنچى قەدەم ئەمدى. ئەمدى ما پائالىيەتتە رەسمىي ئېچىلىش مۇراسىمى. بۇ مۇراسىمغا ئەمدى ئۆتكەندە بارغان قېرىنداشلارنىڭ بۇ قېتىممۇ ئىنتىزارغا بىر روھىي جەھەتتىن بولسىمۇ ئىلھام بەرگەن بولىمىز.
ئاۋسترالىيە دۆلەتلىك پارلامېنت ئەزاسى بولۇش ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنتىلىشنىڭ ئۆزى بىر چوڭ بىر سىياسىي پائالىيەت. سىياسىي پائالىيەت بولغاندىمۇ شۇنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى ئەلۋەتتە بۇ بىر كۈچلۈك سىياسىيلىقنى، كۈچلۈك قوللاشنى، سىياسىي ئاڭنىڭ يۇقىرى بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دەل بۇ ئاۋسترالىيە فېدېرال پارلامېنتتىكى ئەڭ تەس ئېرىشكىلى بولىدىغان يەتتە ئورۇننىڭ بىرسىنى تالىشىش، يەنى كروسبېنچتىكى يەتتە ئورۇننىڭ بىرسىنى تالىشىش بۇ تېخىمۇ تەس، بۇ تېخىمۇ ئاسان ئەمەس، بىر ئۇستىلىق تەلەپ قىلىدىغان بىر ئورۇن. شۇڭا بۇ ئاسان ئەمەس. ئىنتىزار ئىلھام خانىمنىڭكى مۇشۇ يولنى تاللاپ، مۇشۇ جاپالىق بىر يولنى ئۇزۇن مۇساپىلىق، جاپالىق بىر يولنى تاللىغىنىغا ئالدى بىلەن بارىكاللا، ھەممىمىزنىڭ قوللىشى بىلەن خۇدايىم بۇيرسا، قايتا-قايتا سىناش ئارقىلىق كۈنلەرنىڭ بىر بىرىدە مۇشۇ نىشانغا يېتەلەيدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن.
دىلزات ئەپەندى يەنە ئىنتىزارنىڭ پارلامېنت ئەزاسى نامزاتى بولۇش سۈپىتى بىلەن كەسكىن سايلام جەريانىدا بېسىپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك قەدەم باسقۇچلىرىنى قىسقىچە چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى.
ئىنتىزار ئىلھام خانىم دېموكراتىك بىرلىك پارتىيەسىگە ۋاكالىتەن بۇ قېتىملىق سايلامغا چۈشمەكچى. دېموكراتىك بىرلىك پارتىيەسى ھەققىدە بىر قىسقىچە چۈشەندۈرۈپ ئۆتەي. دېموكراتىك بىرلىك پارتىيەسى درۇ پاۋلو تەرىپىدىن قۇرۇلغان بىزنىڭ دوستىمىز، بىزنىڭ ئۇيغۇرلارغا تونۇشلۇق، خىتايغا قارشى مەۋقەدە تونۇلغان بىر يېڭى ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان بىر ئاۋسترالىيە سىياسىي سەھنىسىدىكى بىر چولپان، بىر يۇلتۇز. ئەمدى درۇ پاۋلونىڭكى باشلامچىلىقى بىلەن بۇ پارتىيە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا قۇرۇلدى. بۇ يىل، يەنى مۇشۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە سەككىزىنچى فېۋرال كۈنى ئاۋسترالىيە سايلام كومىتېتىدا رەسمىي تىزىمغا ئالدۇرۇپ سايلامغا قاتنىشىدىغانلىقىنى بۇلار بېكىتتى. شۇ سەۋەبتىن ئىنتىزار ئىلھام خانىم مۇشۇ پارتىيەگە ۋاكالىتەن بۇ قېتىملىق سايلامغا قاتنىشىدۇ. ئەلۋەتتە، ئىنتىزار ئىلھام خانىمنىڭ ھاۋالىسى بىلەن بىر مۇشۇ ھەقتە بىر كۆپچىلىككە تەپسىلىي چۈشەنچە بېرەي دەپ سۆزلەۋاتىمەن. ئىنتىزار ئىلھام خانىم دېموكراتىك بىرلىك پارتىيەسىگە ۋەكىل بولۇپ، جەنۇبىي ئاۋسترالىيەنىڭ ستۆت سايلام رايونىغا، شۇ رايوندىكى كاندىدات سايلامغا كاندىدات بولۇپ قاتنىشىپ، ئېرىشمەكچى بولغان ئورنى فېدېرال پارلامېنت، يەنى دۆلەتلىك پارلامېنتتىكى، كانبېرادىكى بىر يۈز ئەللىك بىر پارلامېنت ئورنىنىڭكى بىرسىنى تالىشىش. بىرلەشمە ھۆكۈمەت دەيمىز ھازىرقى ھۆكۈمەتنى.
بۇنىڭدا ئاتمىش نەپەر پارلامېنت ئەزاسى لىبېرال پارتىيەگە، ئون ئالتە نەپىرى ناشىنال يەنى مىللەت پارتىيەسىگە، مىللەتچى پارتىيەگە. دېمەك، جەمئىي يەتمىش ئالتە ئادەم ھازىرقى ھۆكۈمەتكە ۋاكالىتەن پارلامېنتتا ئولتۇرىدىكەن. ئۆكتىچى بۇ ئاتمىش سەككىز ئورۇنغا ئىگە ئىكەن. كروسبېنچ دەيدىكەن قالغانلارنى. بۇ بارى بار يوق يەتتە نەپەر ئورۇن بۇلارغا تەۋەكەن. بۇ مەسىلەن. شۇ بىر قانچىلىغان ئۇششاق پارتىيەنىڭكى ۋەكىللىرى بۇ ئوتتۇرىدا ئولتۇرىدىغان گەپكەن. ئەگەر ئىنتىزار ئىلھام خانىم سايلىنىپ قالسا، ئۇتۇپ قالسا، دېمەك مۇشۇ يەتتە نەپەر كروسبېنچدىكى پارلامېنت ئەزاسىنىڭ بىرسى بولۇپ، فېدېرال پارلامېنتتا، دۆلەتلىك پارلامېنتتا ئولتۇرىدۇ دېگەن گەپ. ئەلۋەتتە بۇ بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈن، شەرقىي تۈركىستانلىقلار ئۈچۈن ناھايىتى بىر پەخىرلىنىدىغان ئىش، ھەممىمىزنىڭ قوللىشىغا چوقۇم ئېرىشىدۇ دەپ ئويلايمەن بۇ ئىنتىزار ئىلھام خانىمنىڭكى مۇشۇ ئورۇنغا ئېرىشىشىغا. چۈنكى بۇ كىچىك ئىش ئەمەس بىز ئۈچۈنمۇ بىر تارىخىي يېڭىلىق بولىدۇ بىزنىڭ مىللىتىمىز ئۈچۈن.
ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇرلار ئىچىدىن چىققان تۇنجى پارلامېنت نامزاتى ئىنتىزار ئىلھام ئۆزىنىڭ نامزاتلىق سايلىمى ئۈچۈن تارقاتقان تەشۋىقات ماتېرىياللىرىغا ئېنىق قىلىپ مەن بارلىق كىشىلەرگە ھۆرمەت بىلەن مۇئامىلە قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىدىغان سىياسەتلەر ئۈچۈن كۈرەش قىلىمەن مەن ئۆزۈمنى بۇ دۆلەت ۋە دۇنيانى تېخىمۇ ياخشى ماكانغا ئايلاندۇرۇشقا بېغىشلايمەن مەن پارلامېنتتا سىزنىڭ ئاۋازىڭىز بولىمەن دەپ يازغان ئاۋسترالىيە پارلامېنتى بىر يۈز ئەللىك بىر پارلامېنت ئەزاسىدىن تەشكىل تاپىدىغان بولۇپ، بۇ يىل مايدا ئۆتكۈزۈلىدىغان فېدېراتسىيە پارلامېنت سايلىمىدا ئىنتىزارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پارلامېنت نامزاتلىرىغا بېلەت تاشلىنىدىكەن. گۈلچېھرە تەييارلىدى. ئەتىكى ئاڭلىتىشىمىزدا پروگراممىمىزنىڭ داۋامىنى ئاڭلىغايسىلەر. ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپ چىقىرىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلىشىگە قارىتا خىتاينىڭ بۇ جازالاشتىن قۇتۇلۇش ياكى ئۇنىڭدىن ئاتلاپ ئۆتۈش ئۈچۈن ھەر خىل يوللارغا باش ئۇرۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولدى. تەتقىقات ئورگانلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، پاختا ئەتكەسچىلىكى خىتاي باش ئۇرۇۋاتقان ئەنە شۇنداق يوللارنىڭ بىرى ئىكەن. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئامېرىكىدىكى ۋيېتناملىقلارنىڭ بىر تەشكىلاتى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان.

داۋاملىق تەمىنلىگەن بۇ ئەھۋال يېقىندا ۋيېتنام دېموكراتىيە بىرلەشمىسى ناملىق ئامېرىكىدىكى ۋيېتناملىقلار تەشكىلاتىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ئامېرىكىدىكى مەنبەلەر ژۇرنىلى ناملىق ئاخبارات تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ۋيېتنام دېموكراتىيە بىرلەشمىسى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارغا يېقىندىن دىققەت قىلىشىنى ۋيېتنام ئېكسپورت قىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا چېتىشلىق بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتقان ۋيېتنام دېموكراتىيە بىرلەشمىسىنىڭ قەيت قىلىشىچە ۋيېتنام ئېكسپورت قىلغان مەھسۇلاتلار ئۇيغۇر ئېلىدىن ئىمپورت قىلىنغان خام پاختا ياكى يېرىم پىششىقلاپ ئىشلەنگەن پاختا مەھسۇلاتلىرىدا ئىشلەپچىقىرىلغان دەپ قارالماقتا ئىكەن مەزكۇر تەشكىلات ۋيېتنامنىڭ بۇ ماتېرىياللار بىلەن گەپ لەۋىز ئادىداس كانادا ئامېرىكان ئېگىل كالۋىن كلايىن قاتارلىق داڭلىق ماركىلارغا كىيىم ئىشلەپچىقىرىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئايدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئىمزا قويۇپ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلىگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى يېقىندا يەنە ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭمۇ بۇ يىل ئالتىنچى ئايدىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىدىغان بۇ قانۇننى ئۈنۈملۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن يىگىرمە يەتتە مىليون دوللار قوشۇمچە خامچوت ئاجراتقان ئىدى تەتقىقاتچىلارنىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا تاموژنا ئىدارىسى ئىمپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەمىنات زەنجىرىدە خام ئەشياسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ھەرقانداق مەھسۇلاتنى ئامېرىكا بازىرىغا كىرگۈزمەسلىكى كېرەككەن. ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلېنا كېننېدى مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى نيرولا ئەلىما ئوتتۇزىنچى مارت بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى مەھسۇلاتلارنىڭ خام ئەشيادىن تارتىپ ئاخىرقى ئىشلەپچىقىرىلىشىغىچە بولغان جەريانى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلغانلا بولسا تەمىنات زەنجىرىنىڭ پۈتكۈل ھالقىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ياكى ھەر قانداق بىر ئېتنىك مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىقلا بولسا بۇنداق مەھسۇلاتلار ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنماسلىقى ئامېرىكا تاموژنا ئىدارىسى بۇنداق مەھسۇلاتلارنى ئامېرىكىغا كىرگۈزمەسلىكى كېرەك نيرولا ئەلىمانىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا قانۇن چىقىرىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلىگەندىن كېيىن خىتاي شىنجاڭ پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئېكسپورت قىلىشتا باشقا دۆلەت ئارقىلىق ئېكسپورت قىلىشتەك پاختا ئەتكەسچىلىك يولىغا ماڭغان. نيرولا ئەلىما، بۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ماقۇللىغاندىن كېيىن بىز يولۇققان يەنە بىر ئەندىزە. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە تاموژنىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا يول قويمىغاندىن كېيىن بەزى شىركەتلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدە ئىشلەپچىقىرىلغان خام ماتېرىياللارنى باشقا دۆلەتلەردە پىششىقلاپ ئىشلەش ئۈچۈن ئەتكەس قىلىپ، ئاندىن ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلماقتا، دېدى. بۇ ئامېرىكىدىكى ۋيېتنام دېموكراتىيەسى بىرلەشمىسىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە تۇنجى قېتىم دىققەت قىلىشى ئەمەس، يېقىندا بۇ تەشكىلات لوندون ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى قارارىغا خەلقئارانىڭ ئىنكاسى توغرىلىقمۇ چوڭ كۆلەملىك بىر خەلقئارا تور يىغىنى چاقىرغان. بۇ يىغىنغا ئامېرىكا، كانادا، ئاۋسترالىيە، ئەنگلىيە قاتارلىق ئون بىر دۆلەتنىڭ قىرىقتىن ئارتۇق پارلامېنت ئەزاسى، ئاتمىشتىن ئارتۇق خەلقئارالىق تەشكىلاتنىڭ ۋەكىللىرى قاتناشقان. يىغىندا لوندون ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ باش سوتچىسى سىر جېفرى نايس سۆز قىلىپ، خىتاينىڭ ھەرىكىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتىشىنىڭ قانۇنىي ۋە پىرىنسىپال ئاساسلىرىنى شەرھلىگەن. ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ رەئىسى جېف مېركلى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ھەققىدە توختىلىپ ئۇيغۇرلار رايونىدا ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان شىركەتلەرنى ئاگاھلاندۇرغان شۇنداقلا ئەگەر بۇ شىركەتلەر چىقىپ كەتمىسە بەدەل تۆلەيدىغانلىقىنى ئېيتقان جېف مېركلى مۇنداق دېگەن بىز ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرىغا ۋە شۇنداقلا بۇ دەپسەندىچىلىككە شېرىك بولماسلىق توغرىسىدا كۈچلۈك سىگنال بەرمەكچى بولدۇق، بىراق يەنىلا تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. شىنجاڭدىكى كەڭ كۆلەملىك مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ كۆلىمىدىن ئېيتقاندا، بىز رايوندىن كەلگەن ھەر قانداق مەھسۇلاتقا مەجبۇرىي ئەمگەك گۇمانى بىلەن قارىشىمىزغا توغرا كەلدى. بىزنىڭ ھازىرقى قانۇنىمىز ئۆلچەملەرگە ئەمەل قىلىپ بۇنىڭ ئەكسىنى ئىسپاتلاشنى تەلەپ قىلىدۇ. ئەلۋەتتە مەن بۇ رايوندا ئىشلەپچىقىرىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان شىركەتلەرنىڭ، تېز ھەرىكەت قىلىپ، بۇ رايوندىن دەرھال چېكىنىپ چىقىشى، ئەگەر ئۇلار بۇ قانۇننىڭ بىخەتەرلىك بوشلۇقىدىن پايدىلانمىسا، ئۇ ھالدا ئۇلارنىڭ بۇ قىلمىشىغا شېرىك بولماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن. يىغىندا جېف مېركېلى يەنە باشقا دۆلەتلەرنىمۇ ئامېرىكىغا ئوخشاش قانۇن چىقىرىشقا چاقىرىپ، تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرنىڭ بۇنىڭغا قارشى تەدبىر ئېلىشى، مەجبۇرىي ئەمگەككە خاتىمە بېرىشتە تېخىمۇ ئۈنۈملۈك رول ئوينايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. جېف مېركېلى، مەن پۈتۈن دۇنيادىكى ھۆكۈمەتلەرنىڭ بىز ئامېرىكىدا قىلغان ئوخشاش ھەرىكەتنى قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن، چۈنكى ناھايىتى ئېنىقكى، تېخىمۇ كۆپ ھۆكۈمەتلەرنىڭ بۇنىڭغا ئوخشاش ھەرىكەت قىلىشى تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە ئۈنۈملۈك ئىستراتېگىيەدۇر. شۇڭا مەن ھەرقايسىڭلارنى قايتقاندا بىزنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى كۆرۈپ چىقىشىڭلارنى، دۆلىتىڭلاردىمۇ بۇنىڭغا ئوخشاش قانۇن چىقىرىشنى ئويلىشىپ كۆرۈشۈڭلارنى تەۋسىيە قىلىمەن، دېگەن. بۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تۇنجى قېتىم خىتاينىڭ شىنجاڭ پاختا مەھسۇلاتلىرىنى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئارقىلىق ئامېرىكا بازىرىغا ئېلىپ كىرىۋاتقانلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇلۇشى ئەمەس. بۇنىڭ ئالدىدا ئەنگلىيەدىكى شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھېلېنا كېننېدى مەركىزىمۇ تەكشۈرۈش دوكلاتى ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ پاختا ئەتكەسچىلىكى ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ شىنجاڭ پاختا مەھسۇلاتلىرىغا يۈرگۈزگەن جازاسىدىن قېچىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ھېلېنا كېننېدى مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى نېۋرولا ئەلىما زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، بۇ ھادىسە مال تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئوچۇق ئاشكارا بولۇشىنىڭ قانچىلىك مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. نېۋرولا ئەلىما مۇنداق دەيدۇ، بۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ ۋە بۇنداق ئىش يۈز بەرمەسلىكى كېرەك. بۇ مال تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئوچۇق ئاشكارا بولۇشىنىڭ پەۋقۇلئاددە مۇھىم ئىكەنلىكى، شۇنداقلا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ھەرقانداق مەھسۇلاتنى بايقىشى ۋە ئامېرىكىغا كىرگۈزمەسلىكىنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرسىتىدۇ. ۋيېتنام دېموكراتىيە بىرلەشمىسى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا ۋە يېرىم پىششىقلاپ ئىشلەنگەن پاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ۋيېتنام ئارقىلىق ئەتكەس قىلىنىۋاتقانلىقى بۇ ئەھۋال گەپ ۋە لېۋېزغا ئوخشاش داڭلىق ماركىلارنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئىلگىرى فرانسىيە، گوللاندىيەدىكى بەزى تەشكىلاتلار بىر قىسىم داڭلىق خەلقئارا ماركىلارنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە شېرىك بولۇش بىلەن ئەيىبلەپ سوت مەھكىمىسىگە ئەرز بەرگەن. سوت مەھكىمىسى بۇ تەشكىلاتلارنىڭ ئەرزىنى قوبۇل قىلغان ئىدى
كانادا پارلامېنتى يېقىندا ئۇيغۇر رايونىدىكى زامانىۋى قۇللۇق مەسىلىسى توغرىلىق ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزگەن يىغىندا كانادا ھۆكۈمىتى تۈزگەن مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلەش قانۇنىنىڭ ياخشى ئىجرا قىلىنمايۋاتقانلىقى ھەمدە كانادا كارخانىلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرى بىلەن داۋاملىق سودا قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە سوئال قويۇلغان ئاندىن خىتاينىڭ مال تەمىنلەش لىنىيەسىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئالدىنى ئېلىشقا مۇناسىۋەتلىك قانۇن ماددىلىرىنى تولۇقلاش ۋە ئىجرائاتنى كۈچەيتىش مەسىلىلىرى مۇھاكىمە قىلىنغان تۆەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. كانادا پارلامېنتى يىگىرمە سەككىزىنچى مارت كۈنى ئۇيغۇر رايونىدىكى زامانىۋى قۇللۇق مەسىلىسى توغرىلىق ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزگەن. يىغىندا خىتاينىڭ مال تەمىنلەش لىنىيەسىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە كانادا كارخانىلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق بولغان خىتاي كارخانىلىرى بىلەن داۋاملىق سودا قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا مۇناسىۋەتلىك قانۇن تۇرغۇزۇش مەسىلىسى مۇھاكىمە قىلىنغان بۇ ھەقتە بېرىلگەن خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىغا قارىغاندا كانادادىكى ئىككى قۇياش ئېنېرگىيەسى كارخانىسى ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتىنى ئىشلىتىشكە چېتىلىپ قالغان كانادا ھۆكۈمىتىمۇ كانادا كارخانىلىرىنىڭ مال تەمىنلەش لىنىيەسىدە بەزى مەسىلىلەر مەۋجۇتلۇقىنى ئېتىراپ قىلغان كانادا ھۆكۈمىتى مال تەمىنلەش لىنىيەسىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇن لايىھەسى تۈزۈشنى مۇزاكىرە قىلىۋاتقان بولۇپ، قانۇن تۇرغۇزۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك جىنايىتىگە زەربە بەرمەكچى بولغان. كانادا پارلامېنتى ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايكل چوڭ يىگىرمە سەككىزىنچى مارت كۈنى كانادا پارلامېنتىدا ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى توغرىلىق ئۆتكۈزۈلگەن ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئەمەلدارىدىن قۇياش ئېنېرگىيەسى مەھسۇلاتلىرى تەكشۈرۈلدىمۇ؟ قانۇنسىز مەھسۇلاتلار تۇتۇپ قېلىندىمۇ؟ دەپ سورىغاندا، كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى تاشقى سودا باش نازارەتچىسى داۋىد ھاچسون ياق دەپ جاۋاب بەرگەن ئەمما ئۇ بۇ مەھسۇلاتلاردا بەزى مەسىلىلەر بارلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن بۇ مەھسۇلاتلار شىنجاڭدىكى كىرىستال كرېمنىي ماددىسىنى ئىشلىتىشتىن كەلگەن ئۇنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىق بولۇش ئېھتىمالى چوڭ بىزنىڭ بىلگىنىمىزدەك تەمىنلەش لىنىيەسىدىكى مەسىلە ناھايىتى مۇرەككەپ بىر خام ئەشيانىڭ مەنبەسىنى ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈش ناھايىتى تەس

مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلماسلىق ۋەدىسىنى ئالغان بولسىمۇ بۇ پەقەت تاشقى سودا كومىسسارى مۇلازىمەت ئورگىنى بىلەن ئالاقىسى بولغان كارخانىلار بىلەنلا چەكلىنىپ قالغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى مايكل چوڭ كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ زامانىۋى قۇللۇق مەسىلىسىگە قارشى كۈچلۈك سىياسەت ۋە تەدبىر قوللانمىغانلىقىغا نارازى بولۇپ مۇنداق دېگەن ئەگەر كانادا كارخانىلىرىنىڭ تاشقى سودا كومىسسارى مۇلازىمەت ئورگىنى بىلەن ئالاقىسى بولمىسا ئۇ خىتابنامىگە نېمە دەپ ئىمزا قويىدۇ گەرچە بىز ئۆتكەن يىلى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى كاناداغا كىرگۈزۈشنى چەكلەش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە بەزى چارىلەرنى قوللانغان بولساقمۇ بۇنىڭدا يەنە نۇرغۇن يوچۇقلار بار ئامېرىكا ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشنى باشلاپ مەسئۇلىيەتنى تاموژنا خادىملىرىغا ئەمەس كارخانىلارغا يۈكلىگەن ئىدى كانادا ھۆكۈمىتىمۇ بۇ ئايدا يەر شارى تەمىنلەش لىنىيىسىدىكى ئېكسپلاتاتسىيە دوكلاتىنى ئېلان قىلىپ قانۇن تۈزۈش ئارقىلىق كانادادىكى تەمىنلەش لىنىيىسىدە مەۋجۇت بولغان مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىللىرىنى تۈگىتىپ چەت ئەللەر بىلەن سودا قىلىۋاتقان كانادا كارخانىلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش جىنايىتىگە شېرىك بولماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلماقچى بولغان بۇ قانۇن ھازىر پىكىر ئېلىش باسقۇچىدا بولۇپ پات ئارىدا قانۇن تۇرغۇزۇلماقچى ئىكەن بۇ ئاينىڭ بېشىدا كانادا پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسى ۋە كېڭەش پالاتاسىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى زامانىۋى قۇللۇق قانۇنىنى تۈزۈپ چىقىپ كانادا كارخانىلىرىنىڭ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق شىركەتلەرگە مەبلەغ سېلىشىنى چەكلەشنى تەشەببۇس قىلغان ئۇلار كانادانىڭ مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ھەم مالىيە مىنىستىرى كرىستىيا فرىلەندكە خەت يېزىپ كانادا پېنسىيە فوندىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە خىتاي ھەربىي ئىشلار ساھەسىگە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىشىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۆتكەن يىل ئىككىنچى ئايدا كانادا پارلامېنتى ئىككى يۈز ئاتمىش ئالتە ئاۋاز بىلەن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى ھەققىدىكى قارارنى ماقۇللىغانىدى بۇ قېتىمقى ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا كۆپلىگەن پارلامېنت ئەزالىرى ترۇدو ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاشكارا ئېتىراپ قىلماي كېلىۋاتقانلىقىنى تەنقىدلىگەن

بىز ئۇنىڭ پائالىيەتلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ توسقۇنلۇقىغا ئۇچرىماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز بىز ئۇنىڭ كەلگۈسىدە ئېلان قىلىدىغان دوكلاتىغا ناھايىتى كۆڭۈل بۆلىمىز كانادا پارلامېنتى كېڭەش پالاتاسى يەنە يىگىرمە سەككىزىنچى مارت كۈنى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى توغرۇلۇق ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە بالىلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشقا قارشى تۇرۇش قانۇن لايىھىسى تۈزۈش ئۈچۈن قانۇن مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ پىكرىنى ئالغان يىغىندا گەرچە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەسىلىلەر نۇقتىلىق تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ بۇ خىل قانۇن لايىھەسىنىڭ تۈزۈلۈشى ئۇيغۇر رايونىدىكى زامانىۋى قۇللۇق ۋە ئىچكىرىگە يۆتكىلىۋاتقان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنى قۇل قىلىش جىنايىتىگە چېتىشلىق بولغان خىتاي كارخانىلىرى بىلەن ھەمكارلىشىۋاتقان كانادا كارخانىلىرىنى جازالاشتا ئىجابىي ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن.
قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى سەكسىنىنچى يىللىرى

ئۆمۈر شۇنداق ئۆتىدۇ، مېنىڭ بىلەن مۇڭداشقىن قاتارلىق شېئىرىي توپلاملارنىڭ ئاپتورى ئىلىيا بەختىيانىڭ توقسان يىللىق تەۋەللۇدىغا بېغىشلانغان ھەر خىل پائالىيەتلەر ئۇيۇشتۇرۇلماقتا. ئىلىيا بەختىيا ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى، سەكسىنىنچى يىللىرى قازاقىستاندا ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللىنىپ، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ، بولۇپمۇ پوئېزىيە ساھەسىنىڭ تەرەققىياتىغا چوڭ تۆھپە قوشقان ھەمدە شېئىرلىرى ئاساسىدا ناخشىلار يېزىلىپ، خەلق ئىچىدە كەڭ تارقالغان داڭلىق شائىرلارنىڭ بىرىدۇر. يېقىندا جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن تور ئارقىلىق ئىليا بەختىيا، قۇتلۇق ماكان كۈيچىسى ماۋزۇسىدا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى بولۇپ ئۆتتى. ئۇنىڭغا جەمئىيەتلىك تەشكىلاتلار ۋەكىللىرى، ئالىملار، مۇئەللىملەر، يازغۇچىلار، ياشلار قاتناشتى. ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىنى ئاچقان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى، قازاقىستان خەلقى ئاسسامبلېيەسى كېڭىشىنىڭ ئەزاسى شاھىمەردان نۇرۇموف ئىليا بەختىيانىڭ پەقەت ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بويىچىلا ئەمەس، بەلكى پۈتكۈل قازاقىستان ئەدەبىياتىدا چوڭقۇر ئىز قالدۇرغان بىر شائىر ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ قايتا-قايتا نەشر قىلىنىپ، تەۋەللۇتلىرىنىڭ خاتىرىلىنىۋاتقانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇ يەنە مۇشۇ يىلنىڭ ئاۋغۇست ئېيىدا شائىرنىڭ تۇغۇلغان يۇرتى ئاچىنوقا يېزىسىدا ئەدىبنىڭ توقسان يىللىقىغا بېغىشلانغان چوڭ مۇراسىمنىڭ ئۆتىدىغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ ئەنە شۇ داڭلىق شائىرنىڭ يۇرتدىشى بولغانلىقى بىلەن پەخىرلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئاباي نامىدىكى قازاق مىللىي پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى شەرق فىلولوگىيەسى ۋە تەرجىمە بۆلۈمىنىڭ چوڭ ئوقۇتقۇچىسى، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ كاندىدات دوكتورى شايرام باراتوۋا ئىليا بەختىيا قۇتلۇق ماكان كۈيچىسى ماۋزۇسىدا مەخسۇس دوكلات بەردى. ئۇ ئەدىبنىڭ ئۆمۈر بايانى ۋە ئىجادىيىتى توغرىسىدا تەپسىلىي توختالدى. يىغىندا سۆزگە چىققان يەنە شۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ پروفېسسورى گۈلسۈم ئابدۇراخمانوۋا مۇقاغالى ماقاتايېف قازاق خەلقىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە سۆيۈملۈك شائىرى ۋە پەرزەنتى بولسا، ئىليا بەختىيانىڭمۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تالانتلىق، سۆيۈملۈك شائىرى ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇ شائىرنىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا مۇھەببەت لىرىكىسىنىڭ، پۇقرالىق لىرىكىسىنىڭ، ساتىرا ژانىرىنىڭ، بالىلار پوئېزىيەسىنىڭ ھەر تەرەپلەپ بېيىشىنى تەمىنلىگەن ئەدىب ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ يەنە ھەر ئىككى شائىرنىڭ ئۆز ۋەتىنىگە، تۇغۇلغان يۇرتىغا، ھاياتقا زور مۇھەببەت باغلىغانلىقىنى، ئىليا بەختىيانىڭ پەقەت شائىرلا ئەمەس، بەلكى ھەم تەرجىمان، ھەم ژۇرنالىست بولغانلىقىنى بىلدۈردى. مۇستەقىل تەتقىقاتچى، خەلقئارا قۇتادغۇ بىلىك ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ئابلەت سەمەت بارلىق يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنى نورۇز بايرىمى بىلەن تەبرىكلىدى. ئۇ ئىليا بەختىياغا ئوخشاش ئەدىبلەر ئىجادىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن مەشئەل بولۇپ خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. سەكسەن تۆت، سەكسەن بەشىنچى يىلدىن كېيىن بىر قاتار يېڭىلىقلار سەۋىبىدىن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى، بولۇپمۇ جۈملىدىن قازاقىستاندىكى نۇرغۇن ئەسەرلەر، شېئىرلار، شائىرلىرىمىزنىڭ ئىدىيەلىرى بىزنىڭ يۇرتىمىزغا، ئانا يۇرتقا يېتىپ باردى. بۇ شېئىرلارنىڭ تەسىرى بىلەن، بۇ ئەسەرلەرنىڭ، بۇ ئىدىيەلەرنىڭ تەسىرى بىلەن بىزدە ئۈمىد ۋە ئىشەنچ تۇغۇلدى. مۇشۇ سەكسەن تۆت، سەكسەن بەشىنچى يىلدىن كېيىنكى ئۆزگىرىشلەردە ئىليا بەختىيا ئەپەندىمنىڭكى شېئىرلىرىنىڭ ئانا يۇرتتا نەقەدەر مۇھىم رول ئوينىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلالايمىز. شۇ ۋاقىتتا ئانا يۇرتىمىزدا نەشر قىلىنغان گېزىت-ژۇرناللاردا ئىليا بەختىيا ئەپەندىمنىڭ شېئىرلىرى تېخىمۇ كۆپىيىشكە باشلىغان ئىدى. ئەپسۇسكى، ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي مۇسىبەتلىك بىر خەۋەردىن ھەممىمىز شۈركەندۇق، كۆڭلىمىز يېرىم بولدى. يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى ئىليا بەختىيا ئەپەندىم ئالەمدىن ئۆتكەن چاغدا ئانا يۇرتتا ھەقىقەتەن ئۇيغۇر شېئىرىيىتى دۇچ كەلگەن يەنە بىر قىيىن دەۋر باشلانغاندەك بولدى.
قىرغىزىستاندىن ئىتتىپاق گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرىنىڭ ئورۇنباسارى، پەلسەپە پەنلىرىنىڭ كاندىدات دوكتورى ئەكبەرجان باۋدۇنوف ئىتتىپاق جەمئىيىتى نامىدىن جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى ۋە ئۇنىڭ تەركىبىدىكى ئالىملار كېڭىشىنىڭ بىر نەچچە يىلدىن بۇيان مۇھىم ۋە مەزمۇنلۇق پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەپ مىننەتدارلىق بىلدۈردى. ئۇ ئىليا بەختىيانىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى قازاقىستان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ راۋاجلىنىشىغا ئاساسلىق تۆھپە قوشقانلىقىنى، مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلدىن كېيىن ئۇيغۇر ئېلىدىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا زىيا سەمەدى، خېلىل ھەمرايېف، مەسۇمجان زۇلپىقاروف قاتارلىق ئەدىبلەرنىڭ كۆچۈپ چىقىپ قازاقىستان سوۋېت ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ شەكىل ۋە مەزمۇن جەھەتتىن يۈكسىلىشىدە مۇھىم رول ئوينىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىلىيا بەختىيا شېئىرلىرىنى سۆيۈپ ئوقۇيدىغانلىقىنى، خاتىرە يىغىنىنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئەدىبكە يەنە بىر قېتىم ھۆرمەت كۆرسىتىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان ئۆزبەكىستان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى ھۈسەن ئىسكەندەروف، ئۆزبەكىستان ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ تاشكەنت ۋىلايەتلىك بۆلۈمى رەئىسىنىڭ ئورۇنباسارى، ئۆزبەكىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى نىجات نىيازوف، شۇنداقلا مۇخبىر گۈلباھار خانىم ئىلىيا بەختىيا تەۋەللۇدى مۇناسىۋىتى بىلەن يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنى قىزغىن تەبرىكلىدى. ئۇلار ئۆزبېكىستان ۋە قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مەدەنىي ئالاقىلارنى كۈچەيتىش ئۈچۈن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرسەتتى.
ئۇلار ئىلىيا بەختىياغا ئوخشاش ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئاتاقلىق يازغۇچى ۋە شائىرلىرىنى خاتىرىلەش، ئۇلارنىڭ ئەسەرلىرىنى نەشر قىلىش ئارقىلىق ياش ئەۋلادنى مىللىي روھتا تەربىيەلەشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان تونۇلغان يازغۇچى ۋە دراماتورگ ئەخمەتجان ھاشىرى ئەپەندى شائىر ئەسەرلىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مۇڭ-زارىنى، ئارزۇ-ئارمانلىرىنى ئىپادىلەيدىغان خەلق ناخشىلىرىغا ئايلىنىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
ئىلىيا ھازىر خۇددى رىۋايەتلەردەك خەلقىمىزنىڭكى ئاغزىدىن چۈشمەيدىغان ناخشىسىغا ئايلىنىپ كەتتى. بىز ناھايىتى كۆڭلىمىز يېقىندى. بىزنىڭ ئۆيلەرگە پات-پات كېلىدىغان، ئۆيدە ئولتۇرۇپ شېئىرلارنى ئوقۇپ، ئۆزىنىڭ پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا تاشلاپ، شۇ ۋاقىتتىكى ئۆسۈۋاتقان ياشلار ھەققىدە، شۇلارغا غەمخورلۇق قىلىش ھەققىدە ياخشىلا پىكىرلىرى بولىدىغان. مېنىڭ بىر ئېسىمدە بار، بىزنىڭ ئۆيدە مۇقاغالى ماقاتايېف بىلەن قازاقنىڭ مەشھۇر شائىرى ئەمدى ئۆزلىرى بىر تەۋەدە ئاشۇ ئىككىسى كېلىپ بىزنىڭ ئۆيلەردە ئولتۇرۇپ مۇڭدىشىپ، ئومۇمان ئەدەبىيات، خەلقنىڭ تۇرمۇشى، جەمئىيەتتىكى ئەھۋاللار توغرىلىق پاراڭلارنى دەيتتى. خەلقنىڭ تەقدىرى، خەلقنىڭ ئۆسۈشى، خەلقنىڭ جەمئىيەتتىكى ئورنى، شۇنىڭ ئىچىدە قەلەمداشلارنىڭ ئورنى توغرىلىق جىق ياخشى پاراڭلارنى قىلىدىغان ئەمدى شۇ ۋاقىتتا سىلەرنىڭ بىر كۈنى مۇقاغالى كەمىدى ياكى بىزنىڭ ئۆيگە كىرىپ كەپتۇ. ئىشىكنى ئېچىپ كىرىپلا يىغلاپ كەتتى. ۋوي نېمە بولدى ساڭا؟ دېسەم، مۇقاغالى ئاغىنەمدىن ئارىلىپ قالدىم، دەپ. مەن دېدىم، ئارىلىپ قالغىنىڭ قانداق؟ مۇقاغالى ئۇ خەلقنىڭ، بىز ئۇنىڭدىن ئارىلمايمىز. ئۇنىڭ خەلقى بار، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ مەڭگۈ بىزنىڭ ئارىمىزدا قالىدۇ. بىز ھەقىقىي خەلق سۆيگەن شائىرلارنى ئاپىرىپ يەرگە كۆممەيمىز، ھەر بىر خەلقنىڭ يۈرىكىدىن ئىزلىسۇن ئۇلار، قەبرىدىن ئەمەس دەپ ئېيتقانىدىم. ئەخمەتجان ھاشىرى يېقىندا قازاقىستاندا ئىككى ئايدا بىر نەشر قىلىنىدىغان مۇقاغالى ناملىق ژۇرنالدا ئىليا بەختىيانىڭ توقسان يىللىق تەۋەللۇدىغا بېغىشلانغان چوڭ ماقالە ئېلان قىلغانلىقىنى، بولۇپمۇ ئىليا بەختىيا بىلەن مۇقاغالى مۇقاتايېف ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق ئارقىلىق ئىككى قېرىنداش خەلق ئارىسىدىكى دوستلۇقنى، سەمىمىيلىكنى، تەقدىرداشلىقنى كۆرسەتكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان شائىرەم باراتوۋا خانىم مۇنداق دېدى.
ئىليا بەختىيا زامانداش ھەم قەلەمداشلىرىدىن كەسكىن پەرقلەنگەن ھالدا ئۆزىگە خاس ئاۋازى بىلەن پويېزىيە سەھنىسىدە كۆرۈنۈپ، خەلقىمىزنىڭ سۆيۈملۈك شائىرىغا ئايلاندى. بۈگۈنكى كۈندە ئەدىب قەلىمىگە مەنسۇپ شېئىرلارنىڭ مۇخلىسلىرى ھەر خىل كەسىپ ئىگىلىرىدۇر. مۇئەللىم، دوختۇر، ئىشچى-دېھقان، ناۋايلار. ئەڭ ياخشىسى ئىليا بارلىق خەلقنىڭ قەلبىگە يول تېپىپ، مەنىۋى جەھەتتىن يېقىن دوستى بولالىدى. شائىر قەلىمىگە مەنسۇپ مىسرالارنىڭ بۇ خىل ئاممىبابلىققا ئايلىنىش سىرى ئەڭ ئاۋۋال ئۇنىڭ ئىجادىغا خاس ئالاھىدىلىككە باغلىق بولسا كېرەك. يەنى، ئەدىب شېئىرنى گۈزەل سۆزلەر بىلەن ئارتۇقچە بېزەللەشتىن، ھەددىدىن تاشقىرى ھۆسنىدارلىق ئەتا قىلىشتىن ساقلىنىپ، مىسرالارنى مەيلىچە ئاددىي، يېنىك، قاراپايىم ئۇسۇلدا ياراتتى. ئەمدى ئەدىب شېئىرلىرىنى بىر رەت ئوقۇغىنىمىزدا يادىمىزدا ساقلىنىپ قېلىش خۇسۇسىيىتىمۇ شۇنىڭغا باغلىق بولسا كېرەك. قىسقىسى، ئىليا بەختىيا ئەسەرلىرى خەلقچىللىقى بىلەن بىباھا.
يىغىندا مۇنبەرگە چىققان باشقىمۇ دوكلاتچىلار ۋە سۆزلىگۈچىلەر ئىليا بەختىيانىڭ ئىجادىيىتىگە يۇقىرى باھا بېرىپ، يىغىننى ئۇيۇشتۇرغۇچىلارغا مىننەتدارلىقىنى ئىزھار قىلدى. ئىگىلىشىمىزچە، ئىليا بەختىيا مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئىككىنچى يىلى ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئۇيغۇر ناھىيەسىگە قاراشلىق چوڭ ئاچىنوقا يېزىسىدا دۇنياغا كەلگەن. مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز يەتتىنچى يىلى ئۆزبەكىستاندا خىزمەت قىلىدىغان دادىسىنىڭ ئىنىسى، دادىسىدىن كىچىك ئايرىلغان بەش ياشلىق ئىليا بىلەن بىللە ئۇنىڭ چوڭ ئاكىسىنى تاشكەنت شەھىرىگە ئېلىپ كېتىدۇ. پېداگوگلار ئائىلىسىگە كېلىپ قالغان كەلگۈسى شائىر مەكتەپكە تەييارلىنىپ، ئۆزبەكلەرنىڭ ئالپامىش داستانىنى يادلاپ بارىدۇ. مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بىرىنچى يىلى ئۇ تۇغۇلغان يۇرتىغا قايتىپ كېلىدۇ. غالجات، كەتمەن يېزىلىرىدا دەسلەپكى بىلىپ ئالغان ئۇ مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلى ئالمۇتىدىكى ئاباي نامىدىكى پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىنىڭ قازاق تىلى ۋە ئەدەبىياتى فاكۇلتېتىغا ئوقۇشقا چۈشىدۇ. ئاندىن ئۇ كەتمەن ئوتتۇرا مەكتىپىدە مۇئەللىملىك قىلىدۇ. مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك سەككىزىنچى يىلى جازۇشى نەشرىياتىغا مۇھەررىر بولۇپ كېلىدۇ. كېيىنرەك رادىيو تېلېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ ئۇيغۇر تەھرىراتىدا باش مۇھەررىر ۋەزىپىسىنى ئاتقۇرىدۇ. مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىلى ئىليا بەختىيا موسكۋا شەھىرىدىكى ئىككى يىللىق گوركىي نامىدىكى ئەدەبىيات ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا ئەۋەتىلىدۇ ھەم ئۇنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملاپ، ئىجادىيەتكە كىرىشىدۇ. شائىر ئىليا بەختىيا مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى ئەللىك بەش يېشىدا ۋاپات بولغان.

تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى مارتتىكى سانىدا شىنجاڭدىكى ئوتتۇرا، كىچىك كارخانىلار ئەڭ يۇقىرى بولغاندا ئەللىك مىڭ يۈەن يېڭىلىق يارىتىش مۇلازىمىتى بېلىتىگە ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ ناملىق خەۋەر ئېلان قىلىندى. قارىماققا خەۋەردىكى ئەللىك مىڭ يۈەن دىققەتنى تارتقۇدەك مەسىلە بولمىسىمۇ، ئەمما ئوتتۇرا، كىچىك تىپتىكى كارخانىلارغا قىلىنىۋاتقان بۇ ياردەملەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىكلىكىنى نۇرغۇن كىشىلەر ئويلاپ باقمىغان بولۇشى مۇمكىن. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئوتتۇرا ۋە مىكرو، كىچىك تىپتىكى كارخانىلارنىڭ سانى ئاتمىش مىڭدىن ئارتۇق بولۇپ، بۇ سان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلغا كەلگەندە ئۈچ يۈز ئوتتۇز مىڭدىن ئارتۇققا يەتكەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغا كەلگەندە بولسا تۆت يۈز قىرىق ئالتە مىڭغا يەتكەن. تەڭرىتاغ تورىدا تىلغا ئېلىنغان ئەللىك مىڭ يۈەن ياردەم بويىچە ھېسابلىغاندا، تۆت يۈز قىرىق ئالتە مىڭدىن ئارتۇق كارخانىغا بېرىلىدىغان ئىقتىسادىي ياردەم يىگىرمە ئىككى مىلياردتىن ئارتۇق بولىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئوتتۇرا ۋە مىكرو كىچىك تىپتىكى كارخانىلارنىڭ شۇنچە كۆپ بولۇشىغا قارىماستىن، بىرلا ۋاقىتتا بۇنچە كۆپ ياردەم بەرمەكچى بولۇشى كىشىنى ئەجەبلەندۈرىدۇ. ئۇ ھالدا ئوتتۇرا ۋە مىكرو كىچىك تىپتىكى كارخانىلار زادى قانداق كارخانىلار؟ ھۆكۈمەت نېمە ئۈچۈن بۇ خىلدىكى كارخانىلارغا ئالاھىدە ئېتىبار بېرىدۇ؟ ئەمەلىيەتتە، ئوتتۇرا ۋە كىچىك، مىكرو تىپتىكى كارخانىلار بولسا، كارخانىنىڭ كۆلىمى، مەبلىغى ۋە ئىشلەتكەن ئادەم سانىغا قاراپ پەرقلىنىدىغان كارخانىلار بولسىمۇ، ئۇيغۇر رايونىدا بۇ كارخانىلار خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى ئوخشاش تىپتىكى كارخانىلاردىن بەلگىلىك پەرقلەرگە ئىگە. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى مەيد ئىن چاينا شىنجاڭ ھەرىكەت پىلانى ئېلان قىلغان بولۇپ، بۇ ھەرىكەت پىلانى بويىچە خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئىككىنچى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمەت يىغىنىدا ئۇيغۇر رايونىدىكى ئون ئىككى ۋىلايەت ئوبلاستنى بۆلۈشۈۋالغان دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىكى ئون توققۇز ئۆلكە ۋە شەھەر ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا يۆتكەپ ئىشقا كىرىشكەن. ھەتتا نۇرغۇن كارخانىلار ئۇيغۇر دىيارىدا تارماق شىركەتلەرنى بارلىققا كەلتۈرۈپ ئىچكىرى ئۆلكىدىكى كارخانىلار بىلەن زەنجىرسىمان باغلانغان بىر ئىشلەپچىقىرىش تەمىنلەش زەنجىرىنى شەكىللەندۈرگەن. تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى، ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن بۇيان يولغا قويغان نامراتلىقنى يىلتىزىدىن يوقىتىش پىلانى ئاستىدا ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يەرلىرى كوللېكتىپ ئىگىلىككە قايتۇرۇلۇپ، دېھقانلار يېشى، جىنسى، سالامەتلىك ئەھۋالى ۋە سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشىگە ئاساسەن تۈرگە ئايرىلىپ، سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشى بارلىرى سىياسىي ئۆگىنىش، لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە يوللانغان بولسا، قالغانلىرى، ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرى قاتارىدا ئون توققۇز ئۆلكىدىن كەلگەن خىتايلارنىڭ يەرلىكتىكى ۋە خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى كارخانىلىرىدا قۇل ئىشچى بولۇشقا مەجبۇرلانغان. Made in China شىنجاڭ ھەرىكەت پىلانىدا ئېنىق قىلىپ، باشلامچى چوڭ كارخانىلارنىڭ ئوتتۇرا، كىچىك ۋە مىكرو كارخانىلارنى يېتەكلەپ، بۇ پىلاننىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، سانائەت ئىشلەپچىقىرىشىدا ھەمكارلىق ۋە قوللاشنى كۈچەيتىپ، ياسىمىچىلىق كەسپىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدە يېڭى ئەۋزەللىكلەرنى يارىتىش تەكىتلەنگەن. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇر رايونىنى يېڭى يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون قىلىپ قۇرۇپ چىقىشتەك دۆلەت ستراتېگىيەسى بويىچە خىتاينىڭ غەربكە كېڭىيىشى ئۈچۈن يېڭى بىر يول بەرپا قىلىش كېرەكلىكى بەلگىلەنگەن. دەرۋەقە، ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تۇيۇقسىزلا تۈركۈملەپ ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلىنىپ، يۇرت ماكانلىرىدىن ئايرىلىپ، دېھقانچىلىق كەسپىنى تاشلاپ، ئىشلەمچىگە ئايلىنىپ كېتىشلىرىدە دەل يۇقىرىقى ئوتتۇرا ۋە كىچىك، مىكرو تىپتىكى كارخانىلار ھالقىلىق رول ئوينىغان. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن ئونىنچى نۆۋەتلىك شىنجاڭغا مۇناسىۋەتلىك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىنىڭ خاتىرىسىدە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئوتتۇرا، كىچىك ۋە مىكرو كارخانىلارنىڭ بىر يۈز يەتمىش توققۇز مىڭ بەش يۈز ئىش ئورنى تەمىنلىگەنلىكىنى، ۋە بۇ ئىش ئورنى سانىنىڭ رايوندىكى ئىشقا ئورۇنلىشىش نىسبىتىنىڭ توقسان پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ تىپتىكى كارخانىلارغا ئالاھىدە ئىمتىياز بېرىشىنىڭ كەينىدە ئاتالمىش بىر بەلباغ، بىر يول ستراتېگىيەسىدە ئۇيغۇر رايونىنىڭ غەرب بىلەن شەرقنى باغلايدىغان ئىقتىساد بەلبېغى قىلىنغانلىقى مۇھىم رول ئوينىغان. بۇنىڭغا ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى بويىچە نوپۇزلۇق تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنز ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىنىڭ بېشىدا ئېلان قىلغان نەنكەي دوكلاتى ياخشى مىسال بولالايدۇ. نەنكەي دوكلاتىدا مۇنداق قۇرلار يېزىلغان، خوتەن ۋىلايىتىدىكى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئاساسەن تۆۋەندىكى ئۈچ خىل ئۇسۇلدا ئېلىپ بېرىلىدۇ، بىرىنچى، ھۆكۈمەت ئورگانلىرى بىۋاسىتە تەشكىللەپ، ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ شىمالىغا ياكى خىتاي ئۆلكىلىرىگە ئېكسپورت قىلىش. ئىككىنچى، ھۆكۈمەتنىڭ تەشكىللىشى ئاستىدا ئەمگەك مۇلازىمەت شىركەتلىرى ۋە تەربىيەلەش كۇرسلىرىدا تەربىيەلەنگەندىن كېيىن سىرتقا يۆتكەيدۇ ياكى ئېكسپورت قىلىدۇ. ئۈچىنچى، ھۆكۈمەت ياردىمى بىلەن يەرلىكتە تېخىمۇ كۆپ ئوتتۇرا ۋە كىچىك تىپتىكى كارخانىلار قۇرۇلۇپ، يەرلىكتىكى ئەمگەك كۈچلىرىنى ئورۇنلاشتۇرىدۇ. خوتەن ۋىلايىتىدىكى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش بىر قەدەر سىستېمىلاشقان بولۇپ،

ياشانغان ئاتا-ئانىلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇش ئۈچۈن ياتاقلىق يەسلى، ياتاقلىق مەكتەپ، ياشانغانلار كۈتۈنۈش ئورنى تەسىس قىلىش بىلەن بىرگە، دېھقانلار كەسپىي ھەمكارلىق كوپىراتىپى ئارقىلىق دېھقانلارنىڭ يەر زېمىنلىرىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش، مال چارۋىلىرىغا قاراپ بېرىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنىمۇ تەمىنلەيدۇ. دېمەك، يۇقىرىقىدەك ئاتالمىش ئوتتۇرا، كىچىك ۋە مىكرو تىپتىكى كارخانىلار بولسا خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىكى ئون توققۇز ئۆلكە شەھەردىن ئۇيغۇر رايونىغا يۆتكەلگەن ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى، ۋە بۇ لىنىيەدە ئەرزان ياكى ھەقسىز ئەمگەك كۈچىگە ئايلاندۇرۇلغان ئۇيغۇرلارغا زىچ مۇناسىۋەتلىكتۇر. بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ قۇل ئىشچى قىلىنىشى، يەر زېمىنلىرىدىن ئايرىلىشى، يۇرت ماكانلىرىدىن سىقىپ چىقىرىلىشى، ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ئاتا ئانىلىرىدىن ئايرىلىشى، ياشانغان ئاتا ئانىلارنىڭ قاراقسىز قېلىشى، مىليونلىغان ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ خانىۋەيران قىلىنىشى دەل خىتاي ئۆلكىلىرى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىنى باغلاپ تۇرغان شىنجاڭغا ياردەم نامى ئاستىدا قۇرۇلغان مانا مۇشۇ كارخانىلار بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىكتۇر. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.